ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ມື້ນີ້ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ ເຮົາຈະໄດ້ສົນທະນາກັບນັກຂ່າວທີ່ຂຽນຂ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງຊາວບ້ານຖືກຄົນຈີນຈັບ ຍ້ອນພາກັນໄປລັກຂຸດຄຳຢູ່ບໍ່ຄຳບ້ານຜາປົ່ນ ເ ມືອງປາກອູ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ບັນດາທ່ານ ກໍຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ ບອກບັນດາທ່ານເນາະວ່າ ນັກຂ່າວທ່ານນີ້ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍໜ້າຕາ ແລະ ກໍຊື່ສຽງຮຽງນາມໄດ້ ເພື່ອຄວາມປອດໄພເນາະ ກໍຕ້ອງຂໍສະບາຍ ດີນັກຂ່າວທ່ານນີ້ນຳ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ເຈົ້າ ທຳອິດນີ້ເນາະ ກໍຢາກຂໍຖາມ ຂໍເອີ້ນອ້າຍຊະເນາະ ຂໍຖາມອ້າຍວ່າ ອັນ ເປັນຈັ່ງໃດອ້າຍຈຶ່ງມາຂຽນຂ່າວນີ້ ມີຄວາມເປັນໄປເປັນມາແນວໃດ ເຈົ້າ ຢາກໃຫ້ເລົ່າ ສູ່ຟັງເລີຍເນາະ ກ່ຽວກັບຂ່າວດັ່ງກ່າວ

ແທນທີ່ເຂົາເຈົ້າຊິໄປເອີ້ນເຈົ້າໜ້າທີ່ມາກວດສອບ ຫຼືວ່າມາຈັບຊາວບ້ານ ແຕ່ວ່າບັດນີ້ເຂົາເຈົ້າເອົາຊາວບ້ານໄປຂັງໄວ້ເອງ ກໍເຫັນວ່າມັນເປັນເລື່ອງທີ່ວ່າຮ້າຍແຮງ ເຈົ້າ ອັນນີ້ແມ່ນສະເພາະຄົນຈີນໄປຈັ ບຊາວບ້ານເລີຍແມ່ນບໍ່ ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນຈັບແມ່ນບໍ່ ຕົວນີ້ນະ

ອ່າ ຊາວບ້ານທີ່ຖືກຈັບນີ້ປະມານ ເພິ່ນວ່າ ເອີ ຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນ ເພາະວ່າຈັບໄດ້ຫຼາຍເທື່ອ ເທື່ອໜຶ່ງກໍປະມານ 10 ກວ່າຄົນເນາະ ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າທັງໝົດນີ້ຈັກຄົນແທ້ ແຕ່ວ່າຕາມວິດີໂອທີ່ວ່າເພິ່ນເວົ້າ ກໍຖືວ່າມີຢູ່ 50 ຄົນນະ ເ ຈົ້າ ເຈົ້າ ແລ້ວຈຳນວນ 50 ຄົນທີ່ວ່ານັ້ນ ເປັນຄົນໄທບ້ານດຽວບໍ່ ເຈົ້າ ໄທບ້ານດຽວເມືອງດຽວບໍ່ ຫຼືວ່າມາຈາກຕ່າງບ້ານຕ່າງເມືອງເນາະ

ມັນກໍບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເພາະວ່າ ອັນນ່າ ຖືວ່າບໍລິສັດທີ່ວ່າເພິ່ນມາຂຸດຄົ້ນຄຳນີ້ ເພິ່ນບໍ່ມີສິດໃນການ ໃນການສ້າງຄຸກເນາະ ອື ໝາຍຄວາມວ່າ ອັນ ຄຸກຫັ້ນກໍເປັນຄຸກຂອງຄົນຈີນ ຢູ່ໃນບໍ່ຄຳຫັ້ນເລີຍເນາະ ສົມມຸດມີຄົນໄປ ລັກ ແລ້ວກໍຈັບເຂົາເຈົ້າໄປຂັງຢູ່ໃນຫັ້ນເລີຍ

ອ້າຍເວົ້າວ່າມື້ກີ້ເນາະ ວ່າໂທໄປແລ້ວລະ ທາງ ອ່າ ທາງພະນັກງານບໍ່ຄຳກໍວ່າ ເຂົາເຈົ້າຖືກ ຊາວບ້ານປ່ອຍອອກໄປແລ້ວ ໃນນາມທີ່ວ່າອ້າຍຂຽນຂ່າວນີ້ ຕິດຕາມມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເນາະ ເຂົາເຈົ້າຖືກຈັບຈົນເຂົ າເຈົ້າໄດ້ປ່ອຍ ອ້າຍຮູ້ສຶກແນວໃດ ເຈົ້າ ທີ່ວ່າຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າຖືກປ່ອຍແລ້ວຫັ້ນນະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງນັກຂ່າວທີ່ວ່າເລີ່ມຕົ້ນຈາກຂຽນຂ່າວມາ

ພໍດີເພິ່ນຮູ້ຂ່າວພໍດີ ກໍເລີຍໄດ້ຂໍ້ມູນນຳເພິ່ນ ອືມ ເຈົ້າ ບັດນີ້ນອກຈາກທີ່ວ່າໄດ້ລົມກັບຊາວບ້ານແລ້ວເນາະ ການຕິດຕໍ່ຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການລາວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນີ້ ເຈົ້າ ເປັນຈັ່ງໃດ ໄດ້ພົບຂໍ້ສະດວກຫຍຸ້ງຍາກແນ ວໃດບໍ່ເນາະ ກໍທຳອິດກໍເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍລົມນຳ ແຕ່ວ່າເພິ່ນກໍວ່າ ເອົ້າ ເຫດການນີ້ມັນກໍເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາແລ້ວ ອ່າ ກ່ອນໜ້ານີ້ ເຈົ້າ ເພິ່ນກໍວ່າ ຜ່ານມານີ້ເພິ່ນໄປກວດກາຢູ່ເລື້ອຍໆ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ມີປາກົດການທີ່ວ່າຊາ ວບ້ານເຮັດ

ກໍຊາວບ້ານຫຼາຍຄົນກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ແມ່ນ ມັນແທ້ ຖືກຈັບແທ້ ເພາະວ່າ ອ່າ ຫຼາຍຄົນກໍມີຜູ້ໜຶ່ງທີ່ວ່າເຄີຍໄປຂຸດຄຳຢູ່ຫັ້ນ ແຕ່ວ່າເພິ່ນບໍ່ຖືກຈັບ ເພິ່ນກໍ ເພິ່ນກໍວ່າ ອ່າ ໝູ່ເພິ່ນກໍຖືກຈັບຢູ່ຫັ້ນແທ້ ເຈົ້າ ອັນ ຍ້ອນຖາມຄືນກ່ອນວ່ າ ອັນ ອ້າຍໄປພົບຄລິບວິດີໂອທີ່ວ່າ ອັນ ຄົນຖືກຈັບໄປຂັງໃນ ອັນ ຫ້ອງນ້ອຍໆນັ້ນໄດ້ຈັ່ງໃດ ເຈົ້າ ແບບວ່າມີຄົນສົ່ງມາໃຫ້ບໍ່ ຫຼືວ່າເຮົາໄປພົບເຫັນຢູ່ໃສຫັ້ນນະ ອ່າ ກະເຫັນໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງລາວເລີຍ ເພ າະວ່າຫຼາຍຄົນກະແຊ ຫຼາຍຄົນກະໄປຄອມເມັ້ນໄປກົດໄລ້ ອ່າ ກະ ອື ຖືວ່າເຫດການນີ້ມັນກະຖືກແຊ ຖືກແຊກັນ ກະຈົນເປັນຂ່າວດັງພາຍໃນ ເອີ ມື້ ມື້ສອງມື້ ເຈົ້າ ອື ເຈົ້າ ແລ້ວມາເບິ່ງສະເພາະມັນ ເຫດການຈັບປ ະຊາຊົນນີ້ ມັນເປັນເຫດການເກີດຂຶ້ນແຕ່ສະເພາະເຫດການດຽວບໍ່ ຄືທີ່ຜ່ານມາມັນມີຫຼາຍເຫດການຢູ່

ຖືວ່າມິດໄປເລີຍ ຈົນກະທັ່ງມີເຫດການຕົວນີ້ຂຶ້ນມາ ເຈົ້າ ອືມ ເຈົ້າ ຟັງແລ້ວເຫດການນີ້ກໍແບບວ່າ ອັນ ເຂົາເຈົ້າໄປລັກຂຸດຄຳ ຂຸດຄຳແລ້ວຍັງຖືກຈັບຂັງ ແລ້ວກໍຍັງຕ້ອງໃຫ້ພີ່ນ້ອງໄດ້ເສຍເງິນຄ່າໄຖ່ໂຕອີກເນ າະ ບໍ່ຄືວ່າມີແຕ່ເສຍກັບເສຍແມ່ນບໍ່ ເຈົ້າ ຂ່າວອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້ຫັ້ນນະ

ຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ບໍ່ມີເງິນເດ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າຖືກຈັບນີ້ມັນດົນປານໃດ ໄດ້ຖາມເຂົາເຈົ້າບໍ່ ອ່າ ອັນນີ້ກໍບໍ່ ບໍ່ແນ່ໃຈເນາະ ແຕ່ວ່າຫຼາຍ ອ່າ ມີຜູ້ໜຶ່ງວ່າ ອ່າ ຖືກຈັບເປັນເດືອນກໍມີ ເຈົ້າ ທີ່ວ່າ ອ່າ ພີ່ນ້ອງບໍ່ມາໄຖ່ໂຕ ກໍເລີຍຢູ່ ຢູ່ຫັ້ນໄປດົນເລີຍ ຄື ອືມ

ບັດນີ້ໄປເປັນກຸ່ມ ອ່າ ຈັ່ງຊັ້ນກໍສ່ວນຫຼາຍກໍເປັນ ເປັນຜູ້ຊາຍເນາະ ເພາະວ່າ ອ່າ ຄັນຜູ້ ຜູ້ຍິງນີ້ກໍຖືວ່າບາງເທື່ອອາດຊິໜີບໍ່ຮອດ ຫຼືວ່າ ອ່າ ບໍ່ ບໍ່ໄວປານຜູ້ຊາຍເນາະ ກໍເລີຍຢ້ານຖືກຈັບຫຼາຍ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ບັດ ບັດນີ້ໃນ ໃ ນຂ່າວນີ້ເນາະ ອັນ ອັນອ້າຍກໍໄດ້ລົມກັບອັນຜູ້ກ່ຽວ ທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ອອກມາຈາກອັນຫ້ອງຂັງຂອງຈີນຫັ້ນລະບໍ່ເຈົ້າ ຫຼືວ່າໄດ້ລົມແຕ່ກັບຍາດພີ່ນ້ອງເຂົາເຈົ້າຊື່ໆເນາະ

ໃນຄຸກ ເພາະວ່າມີຄົນຈີນເພິ່ນຄຸມໄວ້ ບໍ່ໃຫ້ໃຜເຂົ້າໄປ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ມາເບິ່ງແລ້ວສະພາບຫ້ອງຂັງມັນກໍບໍ່ໄດ້ໃຫຍ່ ແລ້ວຂັງຄົນຫຼາຍໆໄວ້ນຳກັນຫັ້ນນະ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າມັນມີຄວາມແອອັດກັນຈັ່ງໃດ ໄດ້ຖາມເຂົາ ເຈົ້າບໍ່ ເພິ່ນວ່າເປັນ ເປັນຄຸກນ້ອຍ ອ່າ ຂະໜາດສີ່ຄູນສີ່ແມັດ ຊຶ່ງຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຄັນຂັງແຕ່ສິບຄົນນີ້ກໍຖືວ່າແອອັດແລ້ວ ແຕ່ວ່າບັດນີ້ກໍໃສ່ຕື່ມເຂົ້າໄປເປັນສີ່ສິບຫ້າສິບຄົນ ກໍຖືວ່າ ເອີ ແຍກ ແຍກກັນຢູ່ເລີຍເນາະ ເຈົ້າ ສັງເກດເບິ່ງເນາະ ອັນນະ ສີ່ຄູນສີ່ແມັດ ເອົາຄົນສອງຄົນຢືນຮຽງກັນ ຄົນສອງຄົນເຄິ່ງຢືນຮຽງກັນ ແລ້ວຄູນສີ່ຫັ້ນນະ ແລະມີຄົນຢູ່ປະມານ ຢືນຢູ່ກາງຫັ້ນປະມານສີ່ສິບຫ້າສິບຄົນ ເອີ ສະພາບແອອັດນີ້ ເຈົ້າ ມັ ນຊິຫາຍໃຈຈັ່ງໃດ ຍັງ
ກະຍັງ ກະຍັງຄື ອັນນະ ຄິດບໍ່ອອກຢູ່ວ່າເຂົາເຈົ້າແອອັດ ເອີ ເຂົາເຈົ້າຫັນໃຈຈັ່ງໃດ ເຂົາເຈົ້ານອນຢູ່ຈັ່ງໃດຫັ້ນນະ ບັດນີ້

ບັດນີ້ໃນກໍລະນີຂ່າວນີ້ນີ້ ອ້າຍກໍໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານສິດທິມະນຸດບໍ່ເຈົ້າ ອັນທີ່ເພິ່ນເວົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ບໍ່ເນາະ ໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາຢູ່ບໍ່ ຫຼືຈັ່ງໃດຕົວນີ້ ອ່າ ອັນນີ້ກໍໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາທະນາຍຄວາມຢູ່ ຢູ່ ຢູ່ລາວ ເພິ່ນ ອ່າ ຜູ້ ໜຶ່ງ ເພິ່ນກໍວ່າ ອ່າ ເພິ່ນວ່າຈີນມາລົງທຶນແນວນີ້ ກໍແນ່ນອນວ່າເພິ່ນບໍ່ມີສິດໃນການທີ່ສ້າງ ອ່າ ບ່ອນກັກຂັງໄວ້ເອງ ເພາະວ່າຄັນວ່າເພິ່ນຊິສ້າງບ່ອນກັກຂັງ ບ່ອນກັກຂັງວ່າ ຫຼືວ່າຄຸກຂຶ້ນມາ ເພິ່ນກໍຕ້ອງຂໍອະນຸຍາ ດນຳທາງກະຊວງຫຍັງກ່ອນ ເພິ່ນບໍ່ມີສິດອຳນາດໃນການເຮັດດ້ວຍຕົວເອງ ເຈົ້າ ອື ກໍລະນີຄ້າຍຄຸມຂັງຕ່າງໆນີ້ ມັນຕ້ອງແມ່ນທາງການເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ບໍ່ວ່າຢູ່ປະເທດໃດກໍແລ້ວແຕ່ ເຈົ້າ ຢາກຖາມອີກວ່າ ສະເພາະເຫດການນີ້ມັນກໍເກີດຂຶ້ນໃນການທີ່ວ່າ ຊາວບ້ານຖືກຈັບ ແລ້ວມີເຫດການອື່ນໆອີກບໍ່ ທີ່ວ່າມີກໍລະນີທີ່ວ່າຊາວບ້ານໄດ້ຮັບການອັບປະໂຫຍດຈາກໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆນີ້ເນາະ ອໍ ກໍມີຢູ່ອັດຕະປືເທື່ ອໜຶ່ງເນາະ ຢູ່ສະໜາມໄຊທີ່ວ່າເຄີຍເປັນວິດີໂອຄືກັນ ທີ່ວ່າ ເຈົ້າ ອ່າ ຄົນຈີນມາລົງທຶນປູກກ້ວຍ ແລ້ວບັດນີ້ເພິ່ນກໍໄປຍາດເອົາດິນຊາວບ້ານ

ບໍ່ແມ່ນແຕ່ເລື່ອງນີ້ເລື່ອງດຽວບໍ ເຈົ້າ ນອກຈາກຕົວນີ້ ແລະກະອັດຕະປືແລ້ວ ຍັງມີເລື່ອງໃດອີກທີ່ວ່າ ອັນ ເຮັດໃຫ້ປະທັບໃຈກ່ຽວກັບການຂຽນຂ່າວທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດລາວ ເຈົ້າ
ເອີ ສ່ວນຫຼາຍກໍເປັນຂ່າວເລື່ອງກ່ຽວກັບ ອ່າ ທີ່ວ່າຊາວບ້ານອັບຜົນປະໂຫຍດແຕ່ໂຄງການລົງທຶນ ແລ້ວກໍເສຍທີ່ດິນ ເປັນຕົ້ນວ່າໂຄງການກ່ຽວກັບສ້າງເຂື່ອນບໍ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ໂຄງການສ້າງທາງລົ ດໄຟບໍ ຈັ່ງຊີ້ ເຈົ້າ ເພາະວ່າ ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ຫຼາຍຄົນກໍໄດ້ຊົດເຊີຍມາແລ້ວ ແຕ່ວ່າຍັງເຫຼືອໜ້ອຍດຽວທີ່ວ່າຍັງລໍຖ້າຢູ່ ດຽວກໍ ກໍສ່ວນຜູ້ທີ່ວ່າໄດ້ເງິນໄປແລ້ວ ກໍຂໍຊົມເຊີຍທີ່ວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການເພິ່ນເອົາໃຈໃສ່ ຈັ່ງຊີ້ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ອື
ອັນນີ້ກະເປັນການເລົ່າປະສົບການຂອງນັກຂ່າວທ່ານໜຶ່ງ ທີ່ຕິດຕາມແລະກະນຳສະເໜີຂ່າວກ່ຽວກັບປະຊາຊົນທີ່ຖືກບໍລິສັດຈີນຈັບໂຕໄປ ໃນຂໍ້ຫາທີ່ວ່າໄປຂຸດຄຳໃນເຂດສຳປະທານຂອງເຂົາເຈົ້າເນາະ ເ ຈົ້າ ກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃຈທີ່ມາຮ່ວມລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສຂອງພວກເຮົາເນາະ ເຈົ້າ ຂອບໃຈ ຂອບໃຈ ອັນນັ້ນກະເປັນການສຳພາດນັກຂ່າວຜູ້ທີ່ໄປເຈາະລົດເລື່ອງປະຊາຊົນຖືກຈັບ ຍ້ ອນວ່າໄປຂຸດຄຳຢູ່ເຂດຜາປົນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຈົ້າ ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ Apple Google Podcast ແລະກໍ Spotify ໄດ້ເນາະ ແລະທ່ານຍັງສາມາດຮັບ ຊົມວິດີໂອໄດ້ທາງ Facebook ແລະກໍ YouTube ນຳອີກ ສຳລັບມື້ນີ້ກໍຕ້ອງຂໍລາທ່ານໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ